ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم مۇھتەرەم رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن تارقىتىلىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ توققۇزىنچى فېۋرال جۈمە كۈنىدىكى بىر سائەتلىك رادىيو ئاڭلىتىشى. بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن گۈلچېھرە خىزمەتتە. نۆۋەتتە ئىخلاسمەنلىرىمىزگە يەتكۈزمەكچى بولغان پروگرامما مەزمۇنلىرىدىن قىسقىچە مەلۇمات بېرىپ ئۆتەي. ئالدى بىلەن بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتى شۇنداقلا ئۇيغۇرلارغا دائىر ئېقىم مەسىلىلىرى توغرۇلۇق قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلىرىمىزدىن كېيىن ۋەقە ھەم مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز،

بۇ خەلقئارادا ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىش بىلەن ئەيىبلىنىۋاتقان خىتاينىڭ تۇنجى قېتىم چاغان بايرىمىدا ئۇيغۇرلارنى بۇ بايرامنىڭ مەركىزىي تەشۋىقات نۇقتىسى قىلىشىدۇر خىتاينىڭ بۇ چاغانلىق تەشۋىقاتلىرىدا دۆلەت سىرتى ۋە ئىچىگە قارىتا ئۇيغۇرلارنىڭ ئوخشىمىغان ئىككى خىل كارتىنىسىنى نامايان قىلىۋاتقانلىقى مەلۇم خىتاينىڭ ئۈچىنچى فېۋرال كۈنى ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىنىڭ دۇبەي شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق چاغانلىق سەنئەت فېستىۋالىدا شىنجاڭ سەنئەت تىياتىرى ئۆمىكىنىڭ ئويۇن كۆرسىتىپ ئۇيغۇر ناخشا ئۇسسۇل مۇزىكىلىرىنى ئورۇندىشى خىتاينىڭ سىرتقى تەشۋىقات ۋاسىتىلىرىدە كەڭ تارقىتىلىشى بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇنىڭ دۆلەت ئىچىدىكى تەشۋىقات ۋاسىتىلىرىدا ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاي ئۆرپ ئادەتلىرىنى قوبۇل قىلىپ چاغاننى داغدۇغىلىق تەبرىكلەۋاتقانلىقىدىن ئىبارەت پۈتۈنلەي پەرقلىق كارتىنىسى نامايان قىلىنغان خىتاينىڭ دۆلەت ئىچىدىكى ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىلىرىدا سەككىزىنچى فېۋرال ئېلان قىلىنغان بىر ۋىدېودا ئۇيغۇر رىياسەتچى چاغاننىڭ ئىنتايىن مۇھىم بىر ئۆرپ ئادەت ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن رىياسەتچى قىز قەمەرىيە كالېنداردا بۈگۈننىڭ ئەنئەنىۋى ئۆرپ ئادەتتىكى چاغاننىڭ كىچىك ھارپا كۈنى ئىكەنلىكىنى ئەجدادلارنىڭ روھىغا ئاتاپ نەزىر چىراغ قىلىش خەن سۇلالىسى دەۋرىدىن بۇيانقى چاغاندىكى ئىنتايىن مۇھىم بىر ئادەت ئىكەنلىكىنى ئېيتقان ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە چاغان مەزگىلىدە ھەر خىل كىيىم كېچەك يېمەك ئىچمەك ۋە نەزىر چىراغ بۇيۇملىرىنى تەييارلاشتىن باشقا يەنە قەبرە بېشىغا چىقىپ ئاتا بوۋىلارنى يوقلاش چاغان ھارپىسىدىكى ئىنتايىن مۇھىم پائالىيەتكەن خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇنىدا ئۇيغۇرلارنىڭ ھەر قېتىملىق روزا قۇربان ھېيتلىرىدا تۇپراق بېشىغا چىقىپ خەتمە قۇرئان قىلىشى دىنىي رادىكاللىقنىڭ ئىپادىسى دەپ قارىلىپ نۇرغۇن ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇزۇن يىللىق كېسىلىشىگە سەۋەب بولغان بولسىمۇ لېكىن رايوندىكى مۇسۇلمان خەلقلەرنىڭ چاغاندا قەبرە بېشىغا چىقىپ ئاتا بوۋىلىرىنى يوقلىشىنىڭ ئىنتايىن مۇھىم پائالىيەت دەپ كۆرسىتىلىشى دىققەت قوزغىماقتا خەلقئارادا ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى ئېلىپ بېرىش بىلەن ئەيىبلىنىۋاتقان خىتاينى جاۋابكارلىققا تارتىش چۇقانلىرى ئۈزۈلمەيۋاتقان بىر پەيتتە ئۇنىڭ ئۇيغۇر كارتىنىسىنى دۆلەت ئىچىدە بىر خىل دۆلەت سىرتىدا بىر خىل كۆرسىتىشكە ئۇرۇنۇشى ئۇنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان مەجبۇرىي ئاسسىمىلياسىيە سىياسىتىنى تاشقى دۇنيادىن يوشۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنىڭ ئىپادىسى دەپ قارالماقتا خىتاينىڭ ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرى توققۇزىنچى فېۋرال كۈنىدىكى خەۋەرلىرىدە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا چاغان بايرىمىنىڭ ھارپىسىنىڭ داقا دۇمباقلار چېلىنىپ ئەجدىرھا ئۇسسۇلى ئوينىلىپ زور تەنتەنە بىلەن كۈتۈۋېلىنغانلىقىنى بەس بەستە خەۋەر قىلماقتا تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدە كۆرسىتىلىشىچە شۇ كۈنى ئۇيغۇرلار ئەڭ زىچ ئولتۇراقلاشقان قەشقەر خوتەن ئاقسۇ ئىلى كورلا قاتارلىق جايلارنىڭ ھەممىسىدە زور كۆلەملىك چاغانلىق پائالىيەتلەر ئۇيۇشتۇرۇلۇپ ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان ئاھالىلەر بىردەك، خىتاي ئەنئەنىسى بويىچە كىيىنىپ، شىر ئويۇنى، ئەجدىرھا ئويۇنى ئويناشقا تەشكىللەنگەن. خىتاينىڭ چاغان بايرىمىنى ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا تېڭىش ھەرىكىتىدىكى ئاساسلىق نىشان بولغان جاي بۇ يىل قەشقەر شەھىرى بولغان. خىتاي مەركىزىي تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى ھەر يىلى تارقىتىدىغان زور كۆلەملىك چاغانلىق سەنئەت كېچىلىكىدىكى ئاساسلىق نەق مەيدان سەھنىلىرىنىڭ بىرىنى قەشقەر شەھىرىدىكى قەدىمىي شەھەر رەستىسىدە تەسىس قىلغان. بۇ سەنئەت كېچىلىكىدە ئارتىسلار داپ ئەجدىرھا ئۇسسۇلى نامىدا ئۇيغۇر دېپى بىلەن ئەجدىرھا ئۇسسۇلى بىرلەشتۈرۈلگەن نومۇر تەييارلىغان. خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورىنىڭ بىر خەۋىرىدە دېيىلىشىچە، بۇ يىل قەشقەر شەھىرىنىڭ ئون يەتتە ئاساسلىق غول يولى ھەم قىرىق تۆت يول ئېغىزى پانۇس ۋە خىتايچە مەسنەۋىلەر بىلەن بېزەلگەن. ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ بۆشۈگى بولغان قەشقەر پۈتۈنلەي خىتايچە قىياپەتكە كىرگۈزۈلگەن.

ئۇيغۇر ۋەزىيىتىنى كۆزىتىپ كېلىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەردىن رونى ستېنبېرگ ۋە خۇ پىڭ قاتارلىقلارنىڭ رادىيومىزغا دېيىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى دەپ ئاتالغان بۇ زېمىندا ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزىگە خاس بولغان دىنىي ۋە مىللىي بايراملىرىنى چەكلەپ، ئىسلام دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان يەرلىك مىللەتلەرنى خىتاينىڭ بايراملىرىنى ئۆتكۈزۈشكە تەشكىللىشى ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرلارغا ئاشكارا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى ئىكەن.
گېرمانىيەنىڭ داڭلىق خىمىيە سانائەت ماگناتى بولغان باسف شىركىتى توققۇزىنچى فېۋرال ئۇيغۇر دىيارىدىن چېكىنىپ چىقىدىغانلىقى، ئۆزىنىڭ شىنجاڭ ماركور شىركىتى بىلەن بولغان ئىككى سودا ھەمكارلىق تۈرىنىڭ پاي چېكلىرىنى ساتىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان. بۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا يۈرگۈزگەن دۆلەت ھامىيلىقىدىكى ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەش پىروگراممىسى ۋە ئۇنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇنىغا قاتنىشىپ، ھۆكۈمەتنىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشىغا ياردەملەشكەن بىر خىتاي شىركىتى بىلەن

باياناتتا يېقىندا ئېلان قىلىنغان دوكلاتلاردا ھەمكارلىق تۈرىدىكى شېرىك كارخانىنىڭ باسفنىڭ قىممەت ئۆلچىمىگە ئۇيغۇن بولمىغان ھەرىكەتلەردە بولغانلىقىغا ئائىت جىددىي پىكىرلەر ئىلگىرى سۈرۈلدى نەتىجىدە باسف ئۆزىنىڭ داۋاملىشىۋاتقان پاي چېكىنى سېتىش جەريانىنى تېزلىتىدۇ دېيىلگەن لېكىن باسفنىڭ باياناتتا تەكىتلىشىچە ئۇنىڭ شىنجاڭ ماركور خىمىيە سانائەت شىركىتى بىلەن بولغان ھەمكارلىق تۈرىنىڭ پاي چېكىنى سېتىشىغا ھاۋاغا قويۇپ بېرىلىۋاتقان يۇقىرى مىقداردىكى كاربون تۆت ئوكسىد ۋە خىمىيەلىك ئارىلاشما ماددا بولغان بۇتاندىئول بازىرىدىكى رىقابەت بېسىمى سەۋەب بولغانىكەن بىراق بۇنىڭ ئالدىدا گېرمانىيىنىڭ ZDF تېلېۋىزىيە قانالى بىلەن ئەينەك ژۇرنىلى ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى لاگېر ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مۇتەخەسسىسى ئادرىيان زېنس بىلەن بىرلىشىپ باسف شىركىتى ھەمكارلىق ئورناتقان شىنجاڭ ماركور خىمىيە سانائەت شىركىتى خادىملىرىنىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئۇيغۇر يېزىلىرىدىكى كېچىلىك تۇتقۇن قىلىش ھەرىكەتلىرىگە قاتناشقانلىقىغا ئائىت دەلىللەرنى ئاشكارىلىغان مەلۇم بولۇشىچە ئادرىيان زېنس بۇ دەلىللەرگە شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى شىنجاڭ ماركور خىمىيە سانائەت شىركىتىنىڭ دوكلاتلىرىدىن ئېرىشكەن بولۇپ بۇ شاھىتلار تەرىپىدىنمۇ دەلىللەنگەن ئىدى ئامېرىكىنىڭ فوربىس ژۇرنىلى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق دەپ چەكلەنگەن پەمىدۇر مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئۈچىنچى تەرەپ ساتقۇچىلىرى ئارقىلىق ھېلىھەم ئامېرىكا بازىرىغا كىرىۋاتقانلىقىنى تەكشۈرۈپ چىققان فوربىس ژۇرنىلىنىڭ دېيىشىچە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق بولغان قۇتىلىق پەمىدۇر ۋە پەمىدۇر قىيامى قاتارلىقلار ئەمزان ۋولمارت ئېتسى قاتارلىقلارنىڭ تور بەتلىرى ۋە ھەمدە يېمەكلىك توشۇش مۇلازىمىتى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ئىنستاكارت ۋە ئۇبېر ئىتسلار ئارقىلىق يەنىلا ئامېرىكىلىق ئىستېمالچىلارنىڭ سېتىۋېلىشىغا سۇنۇلماقتا ئىكەن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا ئاساسەن ئامېرىكا تاموژنا ئەمەلدارلىرى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى چېتىشلىق دەپ قارالغان ئىككى مىليارد ئىككى يۈز مىليون دوللاردىن ئارتۇق قىممەتتىكى مالنى ئامېرىكا پورتلىرىدا قولغا چۈشۈرگەن ئىدى بىراق فوربىسنىڭ ئېنىقلاپ چىقىشىچە خىتاي شىركەتلىرى ئامېرىكىنىڭ قانۇنىنى بىر ئاماللار بىلەن ئاتلاپ ئۆتۈشنى داۋام قىلماقتا ئىكەن. ئەمزان، ۋولمارت ۋە ئېتسىنىڭ بازارلىرىدىكى ئۈچىنچى تەرەپ ساتقۇچىلىرى تەرىپىدىن سېتىلىۋاتقان نىنا، جىنو ۋە زېھرات سافا ماركىلىق پەمىدۇر قىياملىرىنى ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭ خېبېي پەمىدۇر سانائەت شىركىتى ئىشلەپچىقارغان بولۇپ، بۇ يېمەكلىك پىششىقلاپ ئىشلەش زاۋۇتىنىڭ تور بېتىدە خام ئەشيانىڭ شىنجاڭدىن كەلگەنلىكى، بۇ رايوننىڭ قۇياش نۇرى ۋە كىلىماتىنىڭ پەمىدۇرغا ئىنتايىن ماس كېلىدىغانلىقى مەدھىيەلەنگەنىكەن. فوربىس ژۇرنىلى خېبېي ئۆلكىسىدىكى بۇ شىركەت بىلەن ئالاقىلاشقان بولسىمۇ، ئۇلاردىن جاۋاب ئالالمىغان. ئەمزان شىركىتىنىڭ مەسئۇللىرىدىن جېنىفېر فلەگ بولسا شىركەتنىڭ قانۇنغا بويسۇنىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، بىز ھەر ۋاقىت مەجبۇرىي ئەمگەككە مۇناسىۋەتلىك ئىسپاتنى بايقىغاندا ياكى تاپشۇرۇۋالغاندا ھەرىكەتكە كېلىپ بۇ مەھسۇلاتنى چىقىرىۋېتىمىز ھەمدە سېتىش ھوقۇقىنى توختىتىشىمىز مۇمكىن، دېگەن. بىراق فوربىس ئۇ مەھسۇلاتلارنىڭ تېخىچە مەھسۇلات تىزىملىكىدە بارلىقىنى كۆرگەن. ئېتسى شىركىتى بولسا بۇ ھەقتە سۆز قىلىشنى رەت قىلغان، ئەمما فوربىس تەرىپىدىن ئېنىقلانغان مەھسۇلات تىزىملىكلىرىنى تور بېتىدىن چىقىرىۋەتكەن. ۋولمارت شىركىتى بۇ ھەقتە بىر نېمە دېيىشتىن باش تارتقان. فوربىسنىڭ دېيىشىچە، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىلغان پەمىدۇر مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئامېرىكىدىكى ھەر قايسى يېمەكلىك شىركەتلىرى ۋە پارچە ساتقۇچىلارنىڭ تەمىنلەش زەنجىرلىرىگە سىڭىپ كىرىش كۆلىمى تېخىمۇ كەڭ بولۇشى مۇمكىنكەن. ئون توققۇزىنچى ئەسىرنىڭ يەتمىشىنچى يىللىرىنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا قەشقەرىيە دۆلىتىنى ئاغدۇرۇپ، مانجۇ ئىمپېرىيەسىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىنى قايتا ئىشغال قىلىشى ۋە ئىشغالىيەتتە قانلىق قىرغىنچىلىقلارنىڭ يۈز بېرىشىگە قوماندانلىق قىلغان چىڭ سۇلالىسى ئەمەلدارى زوزۇڭتاڭنىڭ ئىسمى قۇمۇلنىڭ ئېۋىرغول رايونىدىكى بىر يولنىڭ نامىغا قويۇلغان. ئۇيغۇرلار ئارىسىدا مۇستەملىكىچىلىك ۋە قىرغىنچىلىقنىڭ سىمۋولى سۈپىتىدە قارىلىپ كەلگەن بۇ شەخسنىڭ ئىسمىنىڭ قۇمۇلدىكى بىر كوچىنىڭ نامى قىلىپ قويۇلۇشى شى جىنپىڭنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىن باشلاپ ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغان يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنىڭ ماھىيىتىنى يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا كۆرسىتىپ بەرمەكتە دەپ قارالماقتا قەشقەرىيەدىن ۋاز كېچىش ياكى ئۇنى قايتا ئىشغال قىلىش مەسىلىسى مىڭ سەككىز يۈز يەتمىشىنچى يىللارنىڭ باشلىرىدا مانجۇ ئىمپېرىيەسى ئوردىسىدا كەسكىن بەس مۇنازىرىگە سەۋەب بولغان مانجۇ ئىمپېرىيەسىنىڭ ئوردىسىدا تالاش تارتىش قىلىنغان بۇ مۇنازىرىلەردە مەنچىڭ ئەمەلدارى زوزۇڭتاڭنىڭ پىكرى دېڭىز مۇداپىئەسىنى كۈچەيتىش تەرەپدارى بولغان لى خۇڭجاڭ ئۈستىدىن غالىپ كەلگەن ئاخىرىدا مانجۇ ئوردىسى زوزۇڭتاڭنى شەرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلماقچى بولغان مانجۇ خىتاي ئىشغالىيەتچى قوشۇنلىرىنىڭ قوماندانلىقىغا تەيىنلىگەن. زوزۇڭتاڭ قوشۇن تارتىپ مىڭ سەككىز يۈز يەتمىش يەتتىنچى يىلى ياقۇپ بەگ بەدەۋلەتنىڭ ئون ئۈچ يىلدەك مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان مۇستەقىل قەشقەرىيە دۆلىتىنى ئاغدۇرغان ھەم مەزكۇر رايوننى قايتا ئىشغال قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرغان. تارىخىي ھۆججەتلەردە ئۇنىڭ بۇ جەرياندا قانلىق قىرغىنچىلىقلارنى ئېلىپ بارغانلىقى قەيت قىلىنىدۇ. شۇڭا زوزۇڭتاڭغا قانداق باھا بېرىش مەسىلىسى ئىلگىرى ئىزچىل مۇنازىرە قوزغاپ كەلگەن ئىدى خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇندا ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخ ئەدەبىيات مەدەنىيەت سەنئەت تەتقىقات سېپىدىكى نۇرغۇن سەرخىللىرىنى لاگېر تۈرمىلەرگە قاماپ ئۇيغۇر تارىخىغا قايتا باھا بېرىشكە باشلىغاندا زوزۇڭتاڭغىمۇ قايتا باھا بەرگەن خىتاي ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىلىرىدىن ئۈندىداردىكى خەۋەرلەردە مەلۇم بولۇشىچە، بۇ يىل ئوتتۇزىنچى يانۋار كۈنى قۇمۇل شەھىرىنىڭ ئېۋىرغول رايونلۇق ئولتۇراق ئۆي ۋە قۇرۇلۇش ئىدارىسىدىكى خادىملار ئېۋىرغول ئەركىنلىك يولىنىڭ تاختىيىنى ئېلىپ تاشلاپ، ئۇنىڭ ئورنىغا زوزۇڭتاڭ يولى دېگەن تاختاينى ئاسقان. خەۋەرلەردە قۇمۇل شەھىرىدىكى بۇ يولنىڭ نامىنىڭ كىمنىڭ قارارى بىلەن زوزۇڭتاڭ يولىغا ئۆزگەرتىلگەنلىكى تىلغا ئېلىنمىغان بولسىمۇ ئەمما بۇ قېتىم بۇ كوچىنىڭ بۇنىڭدىن بىر يۈز قىرىق تۆت يىل بۇرۇنقى كونا ئىسمىنىڭ ئەسلىگە كەلتۈرۈلگەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەن لېكىن تارىخشۇناسلار قۇمۇلدىكى كوچا ناملىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىنىڭ باشقا شەھەرلىرىگە ئوخشاشلا يېقىنقى ۋاقىتلاردا خىتايچە ناملار بىلەن قايتىدىن قېلىپلاشتۇرۇلغانلىقىنى ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى يەر جاي ناملىرىنىڭ پۈتۈنلەي دېگۈدەك يەرلىك ناملار بىلەن ئاتىلىپ كەلگەنلىكىنى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ھېچ بىر يېرىدە زوزۇڭتاڭ يولى دەيدىغان كوچا نامىنىڭ بولۇپ باقمىغانلىقىنى قەيت قىلىشماقتا
مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنى ئاڭلىماقتىسىلەر

كانادا يېقىندا مەخسۇس تەكشۈرۈش كومىتېتى قۇرۇپ، خىتاي قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ كانادانىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلىشىشىنى تەكشۈرۈشنى قارار قىلغان. كانادادىكى بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ساھەلەرنىڭ ۋەكىللىرىدىن تەشكىل تاپقان بۇ كومىتېت ئۆتكەن ھەپتە رەسمىي ئىش باشلىغان ئىدى. بىراق بۇ كومىتېتنىڭ تەركىبىدىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتىنىڭ ئۇنىڭدىن چېكىنىپ چىقىشى نۆۋەتتە كانادا تاراتقۇلىرىنىڭ دىققىتىنى قوزغىماقتا. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر.
كانادا ئۆتكەن ھەپتە كانادا باش مىنىستىرىنىڭ بۇيرۇقى بىلەن خىتاينى ئۆز ئىچىگە ئالغان چەت ئەل ھۆكۈمەتلىرىنىڭ كانادانىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلىشىشىنى تەكشۈرۈش كومىتېتى قۇرۇپ رەسمىي ئىش باشلىغان كۆبېك ئۆلكىسىنىڭ سوتچىسى مەرى خۇزى خوگ خانىم رەھبەرلىكىدىكى بۇ كومىتېتنىڭ تۇنجى قېتىملىق گۇۋاھلىق يىغىنى ئۆتكەن ھەپتە ئۆتكۈزۈلگەن ئىدى ھالبۇكى كۈتۈلمىگەن يەردىن بۇ كومىتېتنىڭ تەركىبىدىكى سەككىز تەشكىلاتتىن تەشكىل تاپقان كىشىلىك ھوقۇق بىرلەشمىسىنىڭ ئەزاسى بولغان كانادا ئۇيغۇر ھەقلىرىنى قوغداش قۇرۇلۇشى بۇ كومىتېتتىن چېكىنىپ چىققانلىقىنى ئۆزلىرىنىڭ بۇ كومىتېتقا گۇۋاھلىق بەرمەيدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان كانادا ئۇيغۇر ھەقلىرىنى قوغداش قۇرۇلۇشىنىڭ بۇ قارارى بۇ كومىتېتنىڭ خىزمىتىگە تەسىر كۆرسەتمىسىمۇ ئەمما بۇ ۋەقە مەزكۇر كومىتېتنىڭ تەركىبى ۋە ئۇنىڭ ئىشەنچلىكلىكىگە تەسىر كۆرسىتەمدۇ دېگەن سوئال پەيدا قىلماقتا ئۇيغۇر ھەقلىرىنى قوغداش قۇرۇلۇشى ئۆتكەن ھەپتە ئېلان قىلغان باياناتىدا ئۇيغۇرلارنىڭ تەكشۈرۈشكە ئىشتىراك قىلمايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ كومىتېت مەسئۇلى مەرى خۇزى خوگنى كانادادىكى ئۇيغۇر جامائىتى ۋە ئۇلارنىڭ يۇرتىدىكى ئائىلىلىرىنىڭ جىددىي بىخەتەرلىك خەۋپىگە ئۇچرىشىغا يول قويۇش بىلەن ئەيىبلىگەن ئۇيغۇر ھەقلىرىنى قوغداش قۇرۇلۇشىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە خىتاينىڭ بىرلىكسەپ خىزمىتى بىلەن زىچ ئالاقىسى بولغان ئۈچ نەپەر كانادالىق خىتاي سىياسىيونىنىڭ مەزكۇر كومىتېتتىن ئورۇن ئېلىشى ئۇلارنىڭ نارازىلىقىنى قوزغىغان كانادا ئۇيغۇر ھەقلىرىنى قوغداش قۇرۇلۇشىنىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورى مەمەت توختى يەتتىنچى فېۋرال زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ بۇ ئۈچ نەپەر خىتاي سىياسىيونىنىڭ كانادا دۆلەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسى تەرىپىدىن خىتاي بىلەن مۇناسىۋىتى بار دەپ قارالغان شەخسلەر ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى كانادا مىللىي ئىستىخباراتى بۇ ئۈچىنى خىتاي بىلەن مۇناسىۋىتى بار دەپ ئوچۇق ئاشكارا دېگەن يەردە مەن نېمە دەپ بۇ ئۈچ شەخسنىڭ سوراق قىلىشىنى مەن قوبۇل قىلىمەن سوئال شۇ. خىتاي بىلەن زىچ ھەمكارلىقى بولسا، بۇلار كۆرگەن ئۇچۇر بۇلار بىلەن قالمايدۇ دېگەن گەپ. ئۇنداق بولسا، بۇ كانادادىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى، ئۇرۇق-تۇغقانلىرى ۋە باشقىلار ھەققىدە تەھدىت پەيدا قىلمامدۇ؟ ئۇ كومىسسىيەدە ئوچۇق ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ بەزى گەپلەر. بۇ ئۈچ شەخس بۇ يەردە ئولتۇرسا بۇنى قانداق دەيمىز؟ بۇ يەردە ئۈچ شەخس مەسىلىسى ئەمەس. كانادا مىللىي ئىستىخباراتى تەرىپىدىن خىتاي بىلەن ئالاقىسى بار دېگەن شەخس. ئۇيغۇر ھەقلىرىنى قوغداش قۇرۇلۇشىنىڭ قەيت قىلىشىچە ئۇلار مەزكۇر كومىتېتنىڭ مەسئۇلى مەرى خوزي خوگنىڭ كانادا دۆلەتلىك خەۋپسىزلىك ئىدارىسى خىتاي بىلەن باغلىنىشى بار دەپ قاراۋاتقان كانادا پارلامېنت ئەزاسى خەن دۇڭ كانادادىكى ماركخام شەھىرىنىڭ مۇئاۋىن شەھەر باشلىقى چېن گوجى كانادا كېڭەش پالاتا ئەزاسى خۇ يۈەنباۋلارغا تولۇق ھوقۇق بەرگەنلىكىدىن بىئارامكەن.
ئەنە بۇ ئۈچ ئادەم ئەسلىدە سوراق ساندالىيەسىدە سوئالغا جاۋاب بېرىش كېرەك. خىتاي بىلەن نېمە مۇناسىۋىتى بار؟ بۇ كانادا ۋەتەندىشى تۇرۇپ، نېمە دەپ كاناداغا ئەمەس خىتايغا سادىق؟ نېمە ئۈچۈن خىتاي بىلەن مەخپىي مۇناسىۋىتى بار؟ بۇ سوئاللارنىڭ جاۋابىنى بېرىشقا تېگىشلىك ئادەم ھازىر بۇ كومىسسىيەدە باشقىلارنى سوراق قىلىدىغان ئورۇنغا كېپ قالدى. ما ئۈچ شەخسكە چۈشكەن ۋەزىپە، ئۆزلىرىنى ئاقلايدىغان يېتەرلىك ئاممىۋى سورۇن بار، ئۇمۇ يەتمىگەن بولسا كانادادا مۇستەقىل سوت بار. بۇلار ئۇنىمۇ قىلمىغلىق. ۋاھالەنكى مەزكۇر كومىتېتنىڭ مەسئۇلى مەرى خوزي خوگ ئۆتكەن دۈشەنبە كۈنى يەنى يىگىرمە توققۇزىنچى يانۋار ئۆتكۈزگەن تۇنجى قېتىملىق گۇۋاھلىق يىغىنىدا تەكشۈرۈشنىڭ ئادىل ئېلىپ بېرىلىشى كېرەكلىكىنى ئېيتقان.
مەرى خوزي خوگ مۇنداق دېدى،
بۇ كومىسسىيە خىزمەت تەرتىپىنىڭ ئادىل بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش ئاساسىدا ئۆزىنىڭ نىزامىدىكى ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈشى كېرەك. تەكشۈرۈش كومىسسىيەسىنىڭ رولى پاكىتلارنى ئېنىقلاپ، ھەقىقىي ئەھۋالنىڭ تېگىگە يېتىشتۇر. كومىسسىيە ئۆزىنىڭ ھوقۇقى بويىچە كونكرېت مەسىلىلەرنى بايقاشتا ھەقىقەتنى ئوبيېكتىپ تەكشۈرۈپ خۇلاسە چىقىرىدۇ ھەم ھۆكۈمەتكە تەۋسىيە بېرىدۇ مۇستەقىل تەكشۈرۈش كومىتېتىنىڭ تەركىبىدىكى كىشىلىك ھوقۇق بىرلەشمىسى ۋەكىللىرىدىن كانادا لاۋرى ماكدونالد ئىنستىتۇتىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى ئادۋوكات سارا تېيچنىڭ كۆرسىتىشىچە بۇ كومىتېتنىڭ تەكشۈرۈش نىشانى خىتاي بىلەن چەكلىنىپ قالمايدىكەن. سارا تېيچ يەتتىنچى فېۋرال بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا مۇنداق دېدى.
بۇ تەكشۈرۈش چەت ئەلنىڭ كانادانىڭ ئىشلىرىغا ئارىلىشىش ئەھۋالىغا قاراپ چىقىدۇ. بۇ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى ۋە ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىللىرىدىكى سايلامنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. شۇڭا تەكشۈرۈش خىتايغا ئوخشاش بىر قىسىم دۆلەتلەرنى نۇقتا قىلسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ چېتىشلىق دائىرىسى كەڭرى بولىدۇ تىزىملىكتىكى دۆلەتلەر ئەھۋالغا قاراپ يەنە كۆپىيىشى مۇمكىن بىزنىڭ بىرلەشمە گۇرۇپپىمىزغا قارىسىڭىز خىتاي شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە ئېرىترىيە كۇبا ئېفىيوپىيەلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان پەرقلىق ئىستىبدات ھاكىمىيەتلەرنى نۇقتا قىلغان مۇھاجىرەت تەشكىلاتلىرىنىڭ بارلىقىنى كۆرىسىز بىز ئىستىبدات ھاكىمىيەتلەرنىڭ كاناداغا ئارىلىشىشىغا كەڭ دائىرىلىك نۇقتىدىن شۇنداقلا مۇھاجىرەتتىكى توپلۇقلارنى باستۇرۇشىغا قاراپ چىقىمىز لېكىن ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، ئۇيغۇر ھەقلىرىنى قوغداش قۇرۇلۇشىنىڭ كومىتېتتىن چېكىنىپ چىقىشىنىڭ بۇ گۇرۇپپا نۇقتىسىدىن ھەقلىق ئەندىشىلىرى باركەن.
سارا تېيچ مۇنداق دەيدۇ. بۇ ئۇلار ئۈچۈنمۇ ئىنتايىن مۈشكۈل، چۈنكى مەن بۇ كومىتېتتا باشقىلارغىمۇ ۋەكىللىك قىلىمەن. شۇڭا مېنىڭ بىردىنبىر ئېيتالايدىغىنىم شۇكى، سىزمۇ بىلىسىز، ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ نۇقتىئىنەزىرىدىن توغرا قارار چىقاردى. ئەلۋەتتە مەن بۇنىڭ ئۇنداق ئاسان ئەمەسلىكىنى بىلىمەن ئۇيغۇر ھەقلىرىنى قوغداش قۇرۇلۇشىنىڭ كومىتېتتىن چېكىنىپ چىقىشى كومىتېتنىڭ ئىناۋىتىگە قانداق تەسىر كۆرسىتىشى گۇمانلىق بىر سوئال بولۇپ قالماقتا سارا تېيچ ئۇيغۇرلارنىڭ چېكىنىپ چىقىشى كومىتېت شاھىتلارنىڭ قالمىغانلىقىنى كۆرسەتمىسىمۇ بىراق ئۇيغۇرلارنىڭ بولماسلىقى ئەپسۇسلىنارلىق بىر ھادىسە ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى
ئۇ مۇنداق دەيدۇ
بىرلەشمە گۇرۇپپىمىزدىكى قالغانلار داۋاملىق قاتنىشىۋاتىدۇ بىلگىنىڭىزدەك مېنىڭ بۇنى ئارتۇقچە تىياتىرلاشتۇرۇشىمنىڭ ھاجىتى يوق بۇ ئەمدى كومىتېتتا زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىلارنىڭ ئاۋازى بولمايدىغانلىقىدىن دېرەك بەرمەيدۇ ئەلۋەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋازىنىڭ بولماسلىقى ھېس قىلىنىدۇ ھالبۇكى ئۇلارنىڭ بۇنىڭغا قاتنىشىشتىن بەھرىمەن بولالماسلىقى ئەپسۇسلىنارلىق ھادىسە كانادادىكى يەر شارى خەۋەرلىرى گېزىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلنىڭ باشلىرىدا كانادا دۆلەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسىدىكى مەنبەلەرگە ئاساسلىنىپ بەرگەن بىر خەۋىرىدە خەندۇڭنىڭ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى لىبېراللار پارتىيىسىنىڭ نامزاتى بولۇشتا تورونتودىكى خىتاي كونسۇلخانىسىنىڭ ياردىمىگە ئېرىشكەنلىكى خىتاي كونسۇلخانىسىنىڭ خىتاي ئوقۇغۇچىلىرىنى ۋە پېشقەدەم خىتاي پۇقرالىرىنى خەندۇڭغا بېلەت تاشلاش ئۈچۈن سەپەرۋەر قىلغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن خەندۇڭ بۇ ئەيىبلەشلەرنى رەت قىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا لىبېراللار پارتىيىسىدىن ئىستېپا بەرگەن ئەمما مۇستەقىل پارلامېنت ئەزاسىلىق ئورنىنى ساقلاپ قالغان كانادا يەر شارى پوچتىسىنىڭ بىلدۈرۈشىچە كانادا پارلامېنتى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئىككىنچى ئايدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق قارار لايىھەسى شۇنداقلا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئىككىنچى ئايدا ئون مىڭ ئۇيغۇرنى كاناداغا كۆچۈرۈپ كېلىش قارار لايىھەسىنى ئاۋازغا قويغاندا خەندۇڭ ھەر ئىككىلىسىگە ئاۋاز بېرىشكە قاتناشمىغانىكەن شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا كانادا كېڭەش پالاتاسىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق قارار لايىھەسىنى ئاز پەرق بىلەن رەت قىلىشىدىمۇ كېڭەش پالاتا ئەزاسى خۇ يەنباۋنىڭ ھالقىلىق رول ئوينىغانلىقى قەيت قىلىنماقتا كانادا تاراتقۇلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئەينى ۋاقىتتا خۇ يەنباۋ كانادانىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا تۇتقان مۇئامىلىسىنى تەنقىد قىلماسلىقى كېرەكلىكىنى چۈنكى كانادانىڭمۇ بۇرۇن يەرلىك خەلقلەرگە زۇلۇم قىلغانلىقىنى ئېيتقانىكەن ھالبۇكى خۇيەنباۋ سەككىزىنچى فېۋرال رادىيومىزدا ئۇيغۇر تەشكىلاتىنىڭ كومىتېتتىن چېكىنىپ چىقىشىدىن ئەپسۇسلانغانلىقى ئۇنىڭ قارارىنى قايتا ئويلىشىشنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى بىز پارلامېنت ئەزاسى خەندۇڭ بىلەن كېڭەش پالاتا ئەزاسى خۇيەنباۋغا خەت يېزىپ ئۇلارنىڭ ئىنكاسىنى سورىغان بولساقمۇ لېكىن خەندۇڭ ھازىرغا قەدەر سوئالىمىزغا جاۋاب بەرمىگەن ئەمما خۇيەنباۋ بىزگە قايتۇرغان يازمىسىدا مۇنداق دېگەن مەن ئۇيغۇر تەشكىلاتىنىڭ تەكشۈرۈشىدىن چېكىنىپ چىقىشىدىن ئەپسۇسلاندىم ئۇلارنىڭ قارارىنى قايتا ئويلىشىشنى ئۈمىد قىلىمەن ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە بۇ تەشكىلاتنىڭ ئۇنى كومىتېتتىن سىقىپ چىقارماقچى بولۇشى بارلىق كۆز قاراشلارغا قۇلاق سېلىنمىغان بىر تەكشۈرۈش ساختا ئەيىبلەشلەرنى قانۇنلاشتۇرۇشتىن ئىبارەت بىر خەۋپ پەيدا قىلىدىكەن ئۇ بۇ خاتا ئەيىبلەشنىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغۇچى كانادالىقلاردا كەمسىنىش خەۋپىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغانلىقىنى ئېيتقان.
خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ بۇ يىللىق چاغان مەزگىلىدىكى خەۋەرلىرىدە ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇراقلاشقان قەشقەر، ئاتۇش، خوتەن، ئاقسۇ قاتارلىق شەھەرلەردە خىتاينىڭ چاغان بايرىمىغا مۇناسىۋەتلىك ئادەتلەر، مۇراسىملار ۋە پائالىيەتلەرنىڭ كەينى-كەينىدىن ئۆتكۈزۈلۈۋاتقانلىقى مىڭلىغان يەرلىك ئۇيغۇر ئاھالىلىرىنىڭ خىتاينىڭ چاغان بايرىمىنى ئۆتكۈزۈشكە، ئىشىك دەرۋازىلىرىغا خىتايچە پانۇس ۋە مەسنەۋى ئېسىشقا، شىر ئويۇنى ئويناشقا مەجبۇرلىنىۋاتقانلىقى بىلدۈرۈلگەن. ھەتتا چەت ئەللەردىكى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىمۇ ئۇيغۇر تور چولپانلىرى يوللىغان چاغانلىق سىن كۆرۈنۈشلىرى پەيدا بولۇشقا باشلىغان. بۇنىڭغا قارىتا چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر جامائىتى ۋە بىر قىسىم مۇتەخەسسىسلەر كۈچلۈك ئىنكاس قايتۇرماقتا. تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ بۇ ھەقتىكى پروگراممىسىدا بولسۇن. ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىل يېڭى يىل كىرگەندىن بۇيان، خىتاي تاراتقۇلىرىدا قەشقەر، ئاتۇش، ئاقسۇ، خوتەن قاتارلىق جايلاردا ئۇيغۇرلارنىڭ ھۆكۈمەت كادىرلىرىنىڭ يېتەكچىلىكىدە چاغانلىق تەبرىكلەش پائالىيەتلىرىگە تەييارلىق قىلىۋاتقانلىقى ھەققىدىكى خەۋەر ۋە سىن فىلىملىرى بارغانچە كۆپەيگەن. خەۋەرلەردە بۇ يىللىق چاغان مەزگىلىدە ئۇيغۇر رايونىنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا خىتاينىڭ چاغان بايرىمىغا مۇناسىۋەتلىك ئادەتلەر، مۇراسىملار ۋە سەنئەت پائالىيەتلىرى ئۆتكۈزۈلۈۋاتقانلىقى، ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاينىڭ ھۆكۈمەت كادىرلىرىنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئىشىك دەرۋازىلىرىغا خىتايچە پانۇس ئېسىپ مەسنەۋى چاپلاۋاتقانلىقى، ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ كوچا ئايلىنىپ دۇمباق چېلىپ ئوينىغان شىر ئويۇنى، ئەجدىھا ئۇسسۇلى قاتارلىقلارنىڭ چاغانلىق بايراملىق كەيپىياتىنى ياراتقانلىقى، كوچىلاردا چاغانلىق يېمەكلىكلەر سېتىلىپ، قەشقەر قاتارلىق جايلارنىڭ ساياھەتچىلەرنى ئەڭ جەلپ قىلىدىغان جايغا ئايلانغانلىقى كەڭ تەشۋىق قىلىنغان. يەتتىنچى فېۋرال كۈنى چىققان سۈرەتلىك خەۋەرلەردە، مەركىزىي تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى چاغانلىق سەنئەت كېچىلىكى مەيدانلىرىنىڭ بىرى بولغان قەشقەر قەدىمىي شەھىرىدە بالىلارنىڭ پوتبول مەشىق قىلىۋاتقانلىقى، ئاقسۇ شەھەر كوچىلىرىنىڭ تامامەن قىزىل پانۇسلار، گۈللۈك قەغەزلەر، چاغانلىق مەسنەۋىلەر بىلەن بېزەلگەنلىكى، ئاممىنىڭ چاغانلىق تەنتەربىيە، سەنئەت پائالىيەتلىرىنى ئۆتكۈزگەنلىكى، ئاتۇش قاتارلىق جايلاردا بەزىلەرنىڭ ئەجدىھا ئۇسسۇلى مەشىق قىلىۋاتقانلىقى كۆرسىتىلگەن. خىتاينىڭ چاغان ھەققىدىكى تەشۋىقات ئۇچۇرلىرى يەنە چەت ئەللەردىكى ئىجتىمائىي ئالاقە مۇنبەرلىرىگىمۇ كۆپلەپ يوللانغان. بۇلارنىڭ بىرى ئالتىنچى فېۋرال كۈنى خىتاي دىپلوماتى ۋە باياناتچىسى خۇا چۈنيىڭ تەرىپىدىن ئېكسكە، يەنى ئىلگىرىكى تىۋىتتېر ھېسابىغا يوللىغان قەشقەردىكى چاغانلىق كەيپىيات ھەققىدىكى سىنلىق ئۇچۇرىدۇر. خۇا چۈنيىڭ يوللىغان سىنلىق ئۇچۇرىدا قەشقەر خان بازىرىدا قىزغىن كەيپىياتتا خېرىدار چاقىرىۋاتقان ئۇيغۇر ئاشپۇزۇللىرى ۋە مول يېمەكلىك، كۆرسىتىلىپ، يىپەك يولى لىنىيەسىدىكى قەشقەردىكى چاغانلىق كەيپىياتنىڭ ساياھەتچىلەرنى ئەڭ جەلپ قىلىدىغان نۇقتىلارنىڭ بىرىگە ئايلانغانلىقىنى مەدھىيەلىگەن. چەت ئەللەردە خىتاينىڭ چاغان ھەققىدىكى تەشۋىقات پىروگراممىلىرىنى تارقاتقۇچىلار ئارىسىدا يەنە چەت ئەللەردىكى قىسمەن ئۇيغۇر تور چولپانلىرى يوللىغان چاغانلىق سىن كۆرۈنۈشلىرىمۇ پەيدا بولۇشقا باشلىغان. بۇلاردىن بىرى يېقىندا پارىژ كوچىلىرىدا ئۇيغۇرچە كىيىنىپ، خىتاي باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىڭنىڭ ماختىشىغا ئېرىشكەن

چاغانلىق بايرام كەيپىياتىدا بېزەلگەنلىكى بايان قىلىنغان بولۇپ، مەزكۇر سىن فىلىمى تارقالغاندىن كېيىن، چەت ئەللەردىكى ئىجتىمائىي ئالاقە مۇنبەرلىرىدە ئۇيغۇرلارنىڭ قاتتىق نارازىلىق ئىنكاسلىرىنى قوزغىغان. مەلۇم بولۇشىچە، دىلرەبا ئىسىملىك بۇ ئايال ئىلگىرى ئۇيغۇر دىيارىدا چاچ ئۆستۈرىدۇ دەپ ساتقان ۋىتامىنلىق كەمپۈتلىرى سەۋەبلىك ئۇيغۇرلارنىڭ نارازىلىقىغا ئۇچرىغان ئىكەن. خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسىتىنى كۆرسىتىپ كېلىۋاتقان، جۈملىدىن چاغان تەشۋىقاتىغا دىققەت قىلغان ئامېرىكىدا چىقىدىغان بېيجىڭ باھارى ژۇرنىلىنىڭ سابىق باش مۇھەررىرى خۇپىڭ ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، بىر مىللەتنىڭ مەۋجۇتلۇقى ئۇنىڭ مەدەنىيەت ئالاھىدىلىكىنىڭ ئۆز پېتى ساقلىنىشى ئىكەن. خۇپىڭنىڭ بىلدۈرۈشىچە، نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى دەپ ئاتالغان بۇ زېمىندا ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزىگە خاس بولغان دىنىي ۋە مىللىي بايراملىرىنى چەكلەپ، ئىسلام دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان ئۇيغۇرلارنى پۈتكۈل مىللەت بويىچە چاغانغا ئوخشاش خىتاينىڭ مەدەنىيەت بايراملىرىنى ئۆتكۈزۈشكە مەجبۇرلىشى، ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرلارغا ئاشكارا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى ھېسابلىنىدىكەن. خۇپىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان نۆۋەتتىكى سىياسىتىنى ئەيىبلەپ يەنە مۇنداق دېدى.

ئەمما ھازىر ئەكسىچە ھالدا خىتايلارنىڭ مەدەنىيەت بايراملىرى ئۇيغۇرلارغا مەجبۇرىي تېڭىلماقتا ئەسلى ئۇيغۇرلاردا خىتاي بايراملىرىنى ئۆتكۈزىدىغان ئادەت يوق ئىدى ئەمما ھازىر ئۇلار بۇ بايراملارنى ئۇيغۇرلارغا مەجبۇرىي تېڭىپ ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزىنىڭ بايراملىرىنى يوقاتماقتا شۇڭا بۇ يەردە يۈز بېرىۋاتقىنى ئەمەلىيەتتە بىر مەدەنىيەتنىڭ يوقىتىلىشى ياكى مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىدۇر ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان ئۇيغۇرشۇناس تەتقىقاتچىلاردىن گېرمانىيەلىك ئۇيغۇر مەدەنىيەت تەتقىقاتچىسى رونى ستېنبېرگ ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ چاغان ئۆتكۈزۈۋاتقان ۋە يۇقىرى چاغان قىزغىنلىقىغا ئائىت بۇ خىل تەشۋىقاتلار ئارقىلىق ئۇيغۇرلار خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ بىر پارچىسى، ئۇلار خىتايلار بىلەن بىرلىكتە خىتاينىڭ چاغان بايرىمىنى ئۆتكۈزۈۋاتىدۇ، ئۇيغۇرلار بەختلىك ياشاۋاتىدۇ دېگەن ساختا كۆرۈنۈشنى خىتاي دۆلىتى ۋە چەت ئەللەرگىچە كەڭ تەشۋىق قىلماقتىكەن.
ئۇيغۇرلارمۇ چاغىننى ئۆتكۈزىدۇ. ئۇ دېمەك ئۇيغۇرلارمۇ خىتاينىڭكى بىر پارچىسى، خىتاي مەدەنىيەتنىڭ ئىچىگە كىرىدۇ. خىتاي ئۆرپ-ئادەتلەرنى ھۆرمەتلەيدۇ دېگەن گەپ. شۇنى سىرتقا ھەم ئىچ-ئىچىدىكى ئۇيغۇر، خىتايلار باشقا مىللەتلەرگە كۆرسەتمەكچى.
رونى ستونبېرگ ئەپەندى يەنە ئۆزىنىڭ خىتاي تاراتقۇلىرىدا بېرىلگەن خىتاي مەركىزىي تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق چاغانلىق سەنئەت كېچىلىكى پىروگراممىسىدا قەشقەر شەھىرىنىڭ چاغانلىق سەنئەت پىروگراممىسى نەق مەيداندىن تارقىتىلىدىغان تۆت شەھەرنىڭ بىرى ئىكەنلىكى ھەققىدىكى خەۋەرگە دىققەت قىلغانلىقىنى بىلدۈردى.
قەشقەر ئۇيغۇرلارنىڭ يېرى خىتاينىڭ مۇھىم بىر پارچىسى بولدى دېگەن گەپنى بىلدۈرمەكچى. ئىككىنچىسى بەلكىم ئاشۇ قەشقەردىكىلەر ئۇيغۇرغا ئاشۇنداق مۇھىم بىر ئىشنى بەرمەكچى، چوڭ بىر ئىشنى بەرمەكچى. شۇنىڭ ئۈچۈن ئاشۇ يەردىكى ئۇيغۇرلار، ھۆكۈمەتكە ئىشلەيدىغان ئۇيغۇرلار ياكى ئاشۇ يەردە سەنئەت قىلىۋاتقان ئۇيغۇرلارغا چوڭ بىر پۇرسەتمۇ بولۇشى مۇمكىن. شۇلارنى شۇنىڭ بىلەن سېتىۋالماقچى بولۇشى مۇمكىن. ئۇ يەنە بىر سەۋەب. ئاشۇ ھازىر بىرىنچىسى، ئۇيغۇرلار شۇ خىتاينىڭ ئىچىدە ياخشى ياشايدۇ، ياخشى پۇرسەتلەر بار تۇرىدۇ، ھەممە ئىش نورمال بولدى. ئىككىنچىسى، ئۇيغۇرلار خىتاي ھۆكۈمەتنىڭكى تېلېۋىزىيە پروگراممىسىدا چىقىپ، شۇنىمۇ شۇ قوللايدۇ دېگەن گەپ، ئۇيغۇرلارمۇ ھۆكۈمەتنى قوللايدۇ دېگەن گەپنى بىلدۈرمەكچى، مېنىڭچە. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا چاغانلىق تەشۋىقاتلارنى كۈچەيتىشى، ئەمەلىيەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا خىتاي مەدەنىيىتىنى مەجبۇرىي تېڭىش سىياسىتىنىڭ ئەمەلىي جەھەتتە ئىپادىلىنىۋاتقان كۆرۈنۈشلىرىنىڭ بىرىدۇر. ئەلۋەتتە ئۇلار شۇنداق. كۈچ بىلەن، زۇلۇم بىلەن، زورلۇق بىلەن ئۇيغۇرلارنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلدۇرماقچى. ئۇلارنىڭ مەقسىتى، مەقسىتى چوقۇم ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش. ئۇنىڭچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھەقىقىي مەقسىتى بولسا، چاغانغا ئوخشاش خىتاي مەدەنىيەت بايراملىرىنى ئۇيغۇرلارغا مەجبۇرىي تېڭىش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ يوقىتىشنى نىشان قىلغان ئىكەن. خىتاي ئۆكتىچى زىيالىيسى خۇ پىڭنىڭ تەكىتلىشىچە، نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھەر خىل ۋاسىتىلەردىن پايدىلىنىپ، ئۇيغۇرلارنى مەدەنىيەت جەھەتتە خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتى، ئەمەلىيەتتە بۇ مىللەتنى ئىرقىي جەھەتتە يوقىتىش سىياسىتىنىڭ دەل ئۆزىدۇر.

ئۇيغۇر ئېلىدە مىللىي ئاسسىمىلياستسىيە ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى داۋام قىلىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە ئەڭ ئېغىر زەربىگە ئۇچرىغان ساھەنىڭ بىرى ئۇيغۇر تارىخى ۋە ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ساھەسىدىكى ئۇيغۇر سەرخىللىرى دەپ قارالماقتا. ئۇنداقتا خىتاي ھۆكۈمىتى نېمە ئۈچۈن ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى ۋە كىملىكىنى قوغدىغۇچىلىرىدىن بولغان ئۇيغۇر زىيالىيلىرىغا زىيانكەشلىك قىلىدۇ؟ تۆەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز ئۇيغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي پروگراممىسىدا بولسۇن. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر رايونىنى خىتاينىڭ بىر قىسمىغا ئايلاندۇرۇش ئۈچۈن ئۇزۇندىن بۇيان جۇڭخۇا مىللىتى يەنى بىرلا خىتاي مەدەنىيىتىنى ئۇيغۇرلارغا سىڭدۈرۈپ ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە كىملىكىنى پۈتۈنلەي يوق قىلىشقا ئۇرۇنۇپ كەلمەكتە بۈگۈنكى كۈندە ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي كىملىكىنى تەشكىل قىلغۇچى يادرولۇق ئامىللاردىن بولغان ئۇيغۇر مەدەنىيىتى شۇنداقلا بۇ مەدەنىيەتنىڭ قوغدىغۇچىلىرى بولغان ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ ئەڭ ئېغىر زەربىگە ئۇچرىغانلىقى مەلۇم رادىيومىزنىڭ ئىلگىرىكى ئېنىقلاشلىرى جەريانىدا ئۇيغۇر تارىخى ۋە مەدەنىيىتى ساھەسىدىكى تۆھپىكار ئۇيغۇر زىيالىلىرى جۈملىدىن يازغۇچى شائىرلار تارىخچىلار تىلشۇناسلار فولكلورشۇناسلارنىڭ كۆپلەپ تۈرمە لاگېرلارغا تاشلانغانلىقى دەلىللەنگەن ئىدى بۇلارنىڭ ئىچىدە مىللەتنىڭ تەقدىرى ھەققىدە كۆپلىگەن ماقالىلەرنى يازغان ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ پىكىر ئېقىمىغا تەسىر كۆرسەتكەن يالقۇن روزى ئابدۇقادىر جالالىدىن قاتارلىق ئۆتكۈر زىيالىيلاردىن باشقا يەنە تارىخچى ئابلىز ئورخۇن فولكلورشۇناس راھىلە داۋۇت تارىخىي رومانلىرى بىلەن داڭ چىقارغان ياسىنجان سادىق چوغلان جەمئىيەتشۇناسلىق دوكتورى زۇلپىقار بارات ئۆزباش قاتارلىق كۆپلىگەن تەتقىقاتچى ۋە يازغۇچىلارنىڭ بارلىقى مەلۇم بولغانىدى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى تەتقىقات مەركىزىنىڭ دىرېكتورى دوكتور ھېنرىك شاجېسكىي خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن زىيانكەشلىككە ئۇچرىغان ئۇيغۇر زىيالىلار ھەققىدە دوكلات ھازىرلىغان بولۇپ بۇ ھەقتە رادىيومىزغا مۇنداق دېدى بىز ئالدىنقى دوكلاتتا ئۈچ يۈز ئون ئىككى ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي خەلق زىيالىيلىرىنىڭ لاگېر ۋە تۈرمىلەردە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقانلىقىنى دەلىللەر بىلەن ئىسپاتلىدۇق. بىز بۇ زىيالىيلارنىڭ تۇتۇلغانلىقىنى ئۇرۇق- تۇغقانلىرى، دوستلىرى، ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرى ئارقىلىق دەلىللىدۇق. شۇنىڭغا ئىشىنىمىزكى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي خەلق زىيالىيلىرىغا زىيانكەشلىك قىلىشى ئۇيغۇر رايونىدا يۈز بەرگەن ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتنىڭ مۇھىم بىر قىسمى. بىز بۇنى سەرخىللارنى يوقىتىشنىڭ يېڭى شەكلى دەپ ئاتايمىز. بۇنىڭدىكى مەقسەت ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمان تۈركىي خەلقلەرنى ۋە ئۇلارنىڭ كىملىكىنى يوقىتىش.

مانجۇ ئىمپېرىيەسىنىڭكى ئىدارە رايونىغا تەۋە قىلىش دېگەن پىكىرنى ئوتتۇرىغا قويغان گوڭزىجىن، بىر مىللەتنى يوقىتىش ئۈچۈن ئۇنىڭ تارىخىنى يوقىتىش لازىم، ئۇنىڭكى ئەنئەنىلىرىنى، ئۇنىڭكى قەبرىستانلىرىنى ھەممىنى يوقىتىپ، بۇ مىللەتنى ئۆتمۈشىنى ئۇنتقۇزۇپ، ئۇنىڭدىن كېيىن يوق قىلىشنىڭكى پىكرىنى ئوتتۇرىغا قويغان. تارىخ بىر مىللەتنىڭكى ئېسى. بىر مىللەت ئېسىنى يۈتتۈرۈپ قويسا، ئۇ مىللەت راۋاج تاپالمايدۇ، يەنى گۈللىنەلمەيدۇ. تارىخ شۇنداقلا بىر ئەينەككە ئوخشاش، ئىنسان ئەينەككە قاراپ ئۆزىنىڭ كامچىلىقىنى تولۇقلاپ، خاتالىرىنى تۈزىتىدۇ. ئەگەردە تارىخ بولماي قالسا، بۇ مىللەت تەرەققىي قىلالمايدۇ ۋە يوقىلىدۇ. خۇددى يىلتىزى بولمىغان بىر دەرەختەك قىسقا ۋاقىتتا ياشايدۇ، ئەمما ئۇزۇن ئۆمۈرلۈك بولالمايدۇ. شۇنىڭغا خىتاي ھاكىمىيىتى شەرق تۈركىستان خەلقىنىڭكى ئۆتمۈشىنى يوقىتىپ ۋە ھازىرقى مىللەتنى ئاسسىمىليا قىلىش ئۈچۈن ئۆتمۈشىنىمۇ يوقىتىشقا تىرىشىۋاتىدۇ.
مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە، يېقىنقى يىللاردا خىتاي مىللەتچىسى شى جىنپىڭ يول قويغان بارلىق مىللەتلەرنىڭ مەدەنىيىتىنى جۇڭخۇا مەدەنىيىتىگە يۇغۇرۇۋېتىش ئىستراتېگىيىسى خىتايدىكى بارلىق مىللەتلەرنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش پىلانىنىڭ چىرايلىق ئاتىلىشىدۇر. بۇنداق ۋەزىيەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخى ۋە مەدەنىيىتىنى تەتقىق قىلغۇچى زىيالىيلار ئۇيغۇرلارنىڭ كىملىك ئېڭىنى ساقلاپ قېلىشتا يېتەكچى رول ئوينىغۇچىلار بولغىنى ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كۆزىگە مىخ بولۇپ قادالغان ئۇيغۇر ئېلىدا ياشاپ ئۇيغۇر مەدەنىيىتى تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللانغان ھازىر بېرلىندە تەتقىقاتىنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقان ئۇيغۇرشۇناس دوكتور رۇنى ستېنبېرگ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تارىخ ۋە مەدەنىيەت ساھەسىدىكى زىيالىيلارغا زىيانكەشلىك قىلىش سەۋەبىنى چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دېدى خىتاينىڭ ئۇيغۇر سەرخىللىرىغا قىلغان كەڭ كۆلەملىك زىيانكەشلىكى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى باشلاندى مېنىڭ راھىلە داۋۇتقا ئوخشاش دوستلىرىم ۋە خىزمەتداشلىرىم ھازىر لاگېر ۋە تۈرمىدە ئۇلارنىڭ ھېچ بىر گۇناھى يوق خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇلارنى ئۆزىنىڭ ھاكىمىيىتى ئۈچۈن تەھدىت ھېسابلىدى ئۇلار تەتقىقاتى يەنى پىكىر ۋە چۈشەنچىلىرى سەۋەبىدىن زىيانكەشلىككە ئۇچرىدى ئۆزىنىڭكى ھېكايىسىگە ماس كەلمەيدىغان ئۆزىنىڭكى ياساپ كەلگەن تارىخقا ماس كەلمەيدىغان تەتقىقات

شۇ ئۆزىنىڭكى مۇزېيخانىلار سېلىپ، ئاشۇ يەردە ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان، قوبۇل قىلالايدىغان تارىخنى يېزىپ قويۇپ قىلغان ئىشلار شۇنىڭ ئىچىگىمۇ كىرىدۇ، شۇنىڭ بىلەن باغلىنىشلىق بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئاشۇ ئۇلارغا بويسۇنمىغان زىيالىيلارنى يوق قىلىۋەتمەكچى ياكى بولمىسا پۈتۈنلەي يوق قىلالمىسىمۇ ئۇنىڭكى يازغان كىتابلارنى ماقالىلارنى مەنئى قىلىنىپ ئۆزىنى يەنە يازالمايدىغان گەپ قىلالمايدىغان ھالەتكە سالماقچى ئىدى مېنىڭچە ئۇلارنىڭ سەۋەبى شۇنى بولغان ئۆزىنىڭكى تارىخى ئۆزىنىڭكى ھېكايە ئۆزىنىڭكى توقۇلغان شۇ شىنجاڭ تارىخىنى بىردىن بىر تونۇلغان تارىخ قىلىپ، ئۇنىڭغا قارشى تۇرىدىغان زىيالىيلار ياكى ۋاسىتىلىك بولسىمۇ ياكى ئازراق بولسىمۇ ئۇنىڭكى ئۆزىنىڭ تارىخىنى ئۆزى يازىدىغان زىيالىيلارنى يوق قىلىۋەتمەكچى، ئۇلارنىڭكى ئىشىنى توختىتىۋەتمەكچى ئىدى.
ھازىرغىچە مەلۇم بولغان ئۇچۇرلارغا قارىغاندا، خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلىغان كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇندا دىنىي ساھەدىكىلەر ۋە مىللەتسۆيەر زىيالىيلار ئالدى بىلەن زىيانكەشلىككە ئۇچرىغان بولۇپ ئۇلار ئۇيغۇرلارنىڭ كىملىكىنى تەكىتلەش ۋە مىللەتنى يېڭى دەۋرگە لايىق ئادەملەر قىلىپ يېتىشتۈرۈش ئۈچۈن ئەجىر سىڭدۈرگەن تۆھپىكارلار ئىدى بۈگۈنكى كۈندە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇلارنىڭ قەلىمىنى سۇندۇرۇپ مېڭىسىنى يۇيۇش بىلەن مەشغۇل بولماقتا مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قارىشىچە خىتاينىڭ مەقسىتى ئالدى بىلەن مىللەتنىڭ يولباشچىلىرى بولغان زىيالىيلارنى يوق قىلىپ ئۇيغۇرلارنىڭ كىملىك ئېڭى ۋە جاسارىتىنى ئۆلتۈرۈش ئاندىن پۈتۈن مىللەتنى خىتاي كىملىكى ئاستىدا ئاسسىمىلاتسىيە قىلىشتۇر قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۇ پروگراممىنى ۋاشىنگتوندىن ئۇيغار تەييارلىدى.
ئۆتكەن ھەپتە ئۇيغۇر رايونىدا ئۆتكۈزۈلگەن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەش يىغىنىنىڭ مەدەنىيەت، سەنئەت ۋە ئاخبارات نەشرىيات ساھەسى بىرلەشمە گۇرۇپپىسىنىڭ مۇزاكىرىسىدە ما شىڭرۇي جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق ئېڭىنى سىڭدۈرۈش جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ شىنجاڭ بابىنى يېزىش ئۈچۈن بۇ ساھەدىكىلەرنىڭ ئىدىيە ۋە مەدەنىيەت ئاساسىنى مۇستەھكەملەشنى تەكىتلىگەن. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭى نامى ئاستىدا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان بۇ تەشۋىقاتلارنىڭ تەسىرىدە ئۇيغۇر مەدەنىيەت، سەنئەت ۋە ئاخبارات نەشرىيات ساھەسىنىڭ بۇندىن كېيىن يەنە ئىستىقبالى بارمۇ؟ ۋە ياكى خىتاي تەشۋىقاتىنىڭ قۇربانىغا ئايلىنامدۇ؟ تۆۋەندە چەت ئەللەردىكى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بۇ ھەقتىكى ئانالىزلىرىنى ئۆز مۇخبىرىمىز،

خىتاي باشقۇرۇشىدىكى شىنخۇا تورىنىڭ ئوتتۇزىنچى يانۋاردىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ما شىڭرۇي بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى كۈنى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەش ئون ئۈچىنچى نۆۋەتلىك كومىتېتى ئىككىنچى يىغىنىنىڭ ئەدەبىيات سەنئەت ۋە ئاخبارات نەشرىيات ساھەسى بىرلەشمە گۇرۇپپىسىنىڭ مۇزاكىرىسىگە قاتناشقاندا جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىن ئىبارەت ئاساسىي لىنىيەنى كۆزلەپ خىتايچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ شىنجاڭ ئەمەلىيىتىنى يارىتىش كېرەك دېگەن. دەرۋەقە، خىتاي دائىرىلىرىنىڭ يېقىندىن بۇيان ئۇيغۇر رايونىدىكى ئەدەبىيات سەنئەت ساھەسىگە قاراتقان يۇقىرى بېسىملىق سىياسىي چاقىرىقلىرى شۈبھىسىزكى چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ھەم ئەدەبىياتى ساھەسىدىكى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغىماقتا. لوندوندا ياشاۋاتقان ئۇيغۇر زىيالىيسى شائىر ئەزىز ئەيسا ئەلكۈن رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ ئۆز قاراشلىرىنى ئاڭلارمەنلەر بىلەن ئورتاقلاشتى ئۇ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭى نامىدىكى تەشۋىقاتىنى ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئەدەبىيات سەنئەت ساھەسىدە تەدرىجىي كېڭەيتىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى ئەزىز ئەيسا ئەلكۈن ئەپەندى يەنە ما شىڭرۇينىڭ بۇ قېتىملىق چاقىرىقىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇندىن كېيىنمۇ ئۇيغۇر رايونىدا مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنى داۋاملاشتۇرۇپ، ئۇيغۇر ئەدەبىيات سەنئىتىنى يوقىتىش ۋە ئۇنى خىتايچىلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىدىغانلىقىنىڭ بېشارىتى ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى.
خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسى قاتتىق ۋاسىتىلەرنى قوللىنىپ، ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي خەلقلەرنى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان مىليونلىغان قېرىنداشلىرىمىزنى تۈرمىلەرگە سولاپ، بىگۇناھ ئىنسانلارنى قىينىدى، خورلىدى ۋە نۇرغۇن قېرىنداشلىرىمىز ھاياتىدىن ئايرىلدى. مۇشۇنداق بىر تراگېدىيەگە نىسبەتەن دۇنيانىڭكى، بولۇپمۇ غەرب دۇنياسىنىڭكى قاتتىق تەنقىدى ۋە قارشىلىقى ۋە پۈتۈن ئۇيغۇرلارنىڭكى مۇھاجىرەت قارشىلىقىغا ئۇچرىغاندىن كېيىن خىتاي ھۆكۈمىتى، بۇ قاتتىق قول ۋاسىتىسى بىلەن بۇ مىللەتنىڭكى تىل ۋە مەدەنىيەت، مىللىي كىملىكىنى يوقىتالمايدىغانلىقى ۋە دۇنيانىڭ تېخىمۇ قاتتىق قارشىلىقىغا ئۇچرايدىغانلىقىنى بىلىپ، بۇ ئىككىنچى بىر مېتود، ئىككىنچى بىر ئۇسۇل، بۇ يۇمشاق ۋاسىتىنى قوللىنىۋاتىدۇ. بۇ مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى، مەدەنىيەت ئۇيغۇرلارنىڭكى مەدەنىيىتىنى يوقىتىش گەرچە، دەسلەپكى يىللار ئېيتساق بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسەنىنچى يىللاردىن باشلاپ باشلانغان بولسىمۇ ئىككى مىڭىنچى يىللاردىن باشلاپ ئۇيغۇر تىلىنى ئۇيغۇر تارىخىنى يېزىقىنى ھەم ئۇيغۇرلارنىڭ ئاساسىي مائارىپىدىن سىقىپ چىقىرىش بىلەن باشلىغان بولسا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن كېيىن ئۈزۈل كېسىل مەجبۇرىي خىتايلاشتۇرۇش ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيەت كىملىكىنى بۇ ساھەدە ناھايىتى قەبىھ ۋاسىتىلەرنى قوللىنىپ كەلگەن تاكى ئۇيغۇرلارنىڭكى ئەنئەنىۋى ئۆي جابدۇشلىرىدىن تارتىپ ئىسىم فامىلىلىرىگىچە ئۇيغۇرلارنى يېمەك ئىچمەك ئۇسلۇبلىرىغىچە ھېچ بىر ساھە قالمىغان مۇشاق بىر شارائىتتىمۇ يەنە بۇ يوقىتىشلارغا يەنە قانائەت قىلمىغان بۇ خىتاي ھاكىمىيىتى خىتاينىكى ئاتالمىش ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى سېكرېتارنىڭ بۇ سۆزى ما شىڭرۈينىڭ مۇشۇ يۇقىرىدا مەن ئېيتقانلىرىمنى يەنە بىر دەلىللەيدۇ خىتاينىڭ شىنخۇا تورى تارقاتقان خەۋەردە يەنە ما شىڭرۈي خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنى قەتئىي يولغا قويۇشتا شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇشتەك بۇ خىزمەتنىڭ ئەبەدىي ئەمىنلىككە مۇناسىۋەتلىك نېگىزلىك ئۇللۇق ۋە ئۇزاق مەزگىللىك يۆنىلىش ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالغان. مەلۇمكى، خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلىنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدىن باشلانغان زور تۇتقۇنىدا ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مەنىۋى دۇنياسىنى يېتەكلەپ كەلگەن ئەدەبىيات سەنئەت ساھەسىدىكى ئاۋانگارت شەخسلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى تۇتقۇن قىلىنىپ تۈرمىلەرگە ۋە جازا لاگېرلىرىغا قامالدى بۇنىڭ بىلەن ئۇيغۇر ئەدەبىيات سەنئەت ساھەسىدىلا ئەمەس بەلكى پۈتكۈل ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ مەنىۋى دۇنياسىدا تولدۇرۇۋالغۇسىز بوشلۇق شەكىللەندى شىۋېتسىيەدىكى ئۇيغۇر زىيالىيسى، دۇنيا ئۇيغۇر يازغۇچىلار ئۇيۇشمىسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، شائىرە راھىلە كامال خانىم بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلدى. ئۇ نۆۋەتتە ئۇيغۇر رايونىدا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئەدەبىيات، سەنئەت ۋە ئاخبارات، نەشرىيات ساھەسىدىكى خىتايلاشتۇرۇش شامىلى ۋە تۈرلۈك، قىزىل تەشۋىقاتلارنىڭ ياش بىر ئەۋلاد ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي كىملىكىنى سۇسلاشتۇرۇپ ئىدىيە جەھەتتىن ئۇلارنىڭ كاللىسىنى يۇيۇشنى ۋە خىتاي ئىدېئولوگىيەسى بىلەن پروگراممىلاشنى مەقسەت قىلغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى ئەلۋەتتە ھەممىمىز بىلىمىز تەشۋىقاتنىڭ رولى ئىنتايىن چوڭ نۇرغۇن يېتىشىۋاتقان نۇرغۇن ئۆسمۈرلىرىمىز بار ئۇ ياقتا چوڭ بولۇۋاتقان بالىلار بار ياشلار بار شۇ مۇھىت ئىچىدە چوڭ بولغاندىن كېيىن ئۇلار نېمىنى كۆرسە نېمىنى ئوقۇسا شۇلاردىن ئوزۇق ئالىدىغان گەپ ھازىر بىزمۇ كۆرۈۋاتىمىز يۇتۇپ كاناللىرى ئارقىلىق شۇ يەردە بولۇۋاتقان سەنئەت كېچىلىكلىرىنى ئاندىن يەنە ئۇچۇرلار ئارقىلىق كۆرۈۋاتىمىز يېڭىدىن چىقىۋاتقان مەسىلەن تارىم ژۇرنىلى تەڭرىتاغ ژۇرنىلىنىڭ ئىسمىنىمۇ ئۆزگەرتىپ ھازىر تيانشان ژۇرنىلى دەۋاتىدىغۇ شۇلارنىڭ مۇندەرىجىلىرىنى كۆرۈۋاتىمىز پۈتۈنلەي ئاشۇ قىزىل ئەسەرلەر بىلەن توشۇشۇپ كەتكەن دە پارتىيەگە مەدھىيە ئوقۇغان ئاساسەن شۇلارنىڭكى چاقىرىقلىرىنى شۇلار ئوتتۇرىغا قويغان شۇلار سىزىپ بەرگەن يول بويىچە ماڭغان شۇ خىل تېمىدىكى ئەسەرلەرنى ئۇچرىتىۋاتىمىز كۆرۈۋاتىمىز پۈتۈنلەي شۇ قىپقىزىل قىزىل ئەسەرلەرگە ئايلانغان ئۇلارنىڭ مەقسىتىمۇ يەنە كېيىن يېتىپ چىقىۋاتقان ياش ئۆسمۈرلىرىمىزنىڭمۇ كاللىسىنى يۇيۇش خەلقىمىزنى شۇلارنى كۆرسىتىش ئارقىلىق ئۇلارنىمۇ ئۇياقتا بىر خىل ئۇلارغا ئۇيقۇ دورىسىنى بېرىش چەت ئەلگە بولسا چەت ئەللىكلەرگە ئۇيغۇرلار مانا مۇشۇنداق ناھايىتى باياشات بەختىيار ياشاۋاتىدۇ ئۇلار خىتايلاردىن ئايرىلالمايدۇ بىرگە ياشايدۇ دېگەندەك ئاشۇنداق ئۇچۇرلارنى چەت ئەللىكلەرگە كۆرسىتىپ بېرىش ئىگىلىشىمىزچە، ئۇيغۇر رايونىدىكى ئەڭ چوڭ نەشرىيات بولغان شىنجاڭ خەلق باش نەشرىياتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە ئەدەبىياتىغا دائىر بىرەر پارچىمۇ كىتاب نەشر قىلمىغانلىقى مەلۇم. خىتاينىڭ يېقىندا ئاشكارا قىلغان ئۇچۇرلىرىغا قارىغاندا، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر رايونىدا يەرلىك مىللەتلەرنىڭ ئەدەبىيات سەنئىتىنىڭ نورمال تەرەققىي قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن موڭغۇللارنىڭ جاڭغىر داستانى بىلەن نادام بايرىمىنى قىرغىزلارنىڭ ماناس داستانىنى قازاقلارنىڭ ئاقىنلىرىنى ۋە باشقا كىچىك مىللەتلەرنىڭ ئەسەرلىرىنى كۆرگەزمە قىلىپ كۆرسەتكەن بولسىمۇ ئەمما ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئاساسلىق يەرلىك ئاھالىسى بولغان ئۇيغۇرلارنىڭ ھېچقانداق بىر مەدەنىيەت مىراسى ياكى ئەدەبىيات سەنئەت ئەسەرلىرىنى تىلغا ئېلىپمۇ قويمىغان شائىرە راھىلە كامال خانىم ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان ئېغىر پاجىئە ۋە تراگېدىيەگە ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ئەدەبىيات سەنئىتى مەتبۇئات ۋە نەشرىياتچىلىقى ھەققىدە توختىلىپ ئۆزىنىڭ بۇ جەھەتتىكى ئەندىشىلىرىنى بىلدۈردى ئۇ نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن نەشر قىلىشقا رۇخسەت بېرىلگەن ئىنتايىن ئاز ساندىكى ئۇيغۇرچە ئەدەبىي ژۇرناللارنىڭ پۈتۈنلەي خىتاينىڭ قىزىل مەزمۇندىكى سىياسىي تەشۋىقاتلىرى بىلەن تولغانلىقىنى ئۇنىڭدا ھەقىقىي ئەدەبىياتقا خاس پۇراقلارنىڭ پۈتۈنلەي غايىب بولغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى ھازىر ئەمدى بىزنىڭ ئەدەبىيات سەنئىتىمىزمۇ خىتاينىڭ تەشۋىقاتىنىڭ مەلۇم قۇربانىغىمۇ ئايلىنىۋاتىدۇ دە مۇشۇنىڭدىن پايدىلىنىپ خىتاي ئۆزىنىڭ تەشۋىقاتىنى يۈرگۈزۈۋاتىدۇ مەسىلەن بىز يۇتۇپ كاناللىرىدا سەنئەت كېچىلىكلىرىنى كۆردۇق مەسىلەن يىپەك يولى ساداسى دېگەن پروگراممىنىڭمۇ كۆرۈلۈشى شۇنداق يۇقىرىكەن ۋەتىنىمىزدە شۇنىڭغا ئوخشاش پروگراممىلاردىن كۆرۈپ شۇلاردىن بەزى ئۇچۇرلارغا ئىگە بولىمىز يەنە باشقا سەنئەت كېچىلىكلىرى بار شۇلارغا قارىغان چاغلاردا ھەممە بۇرۇنلاردا بىز كۆرمىگەن بىر خىل شەكىللەر كىرگەن ئىچىگە قىزىل ناخشىلار ئىچىدە ناھايىتى ئالقىشلىنىپ ئېيتىلىۋاتقان ئۇنىڭ كەينىدىن ئىچىدىكى مەيلى رىياسەتچىنىڭ سۆزى بولسۇن ياكى بولمىسا باھالىغۇچىلارنىڭ سۆزى بولسۇن ۋە ياكى ئىجراچىلارنىڭكى بەزى سۆزلىرى بولسىمۇ سەھنىدە پۈتۈنلەي خىتاي تىلى بىلەن يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئەھۋاللارنىمۇ كۆردۇق، بۇمۇ بىر خىل بىز ئۈچۈن بىر ناھايىتى چوڭ بىر سىگنال. ئۇنىڭ كەينى ئىچىدىكى مەزمۇنلار بولسۇن، مانا مۇشۇنداقلاردىن بىز ئاشۇ ئەھۋاللارنىڭ نەدىن نەگە قاراپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىزدە، بۇ خىتاينىڭ تەشۋىقاتىنى يۈرگۈزىدىغان بىر خىل قورالغا ئايلىنىپ قالغانلىقىنى سېزىپ تۇرۇۋاتىمىز.
ما شىڭرۇي بۇ قېتىملىق سىياسىي كېڭەش يىغىنىنىڭ ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر گۇرۇپپىسىدا قىلغان سۆزىدە خىتايچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ شىنجاڭ ئەمەلىيىتىنى بەرپا قىلىشتا قاتتىق ئەمەلىي كۈچنى تىرەك قىلىشقا يۇمشاق ئەمەلىي كۈچنى ئومۇملاشتۇرۇشقا ئېھتىياجلىق ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۇ يەنە ئەدەبىيات سەنئەت ساھەسىدە تاشقى تەشۋىقات خىزمىتىنى كۈچەيتىپ كۆپ خىل يول ۋە كۆپ خىل شەكىل ئارقىلىق يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭ ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەشنى تەلەپ قىلغان. ئەزىز ئەيسا ئەلكۈن ئەپەندى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئەدەبىيات سەنئىتىگە، جۈملىدىن ئۇيغۇر يازغۇچىلىرىغا قاراتقان مىسلى كۆرۈلمىگەن بۇ باستۇرۇشىنىڭ ئەمەلىيەتتە ئىككى مىڭىنچى يىللارنىڭ باشلىرىدىن باشلاپلا كۈنسايىن كۈچەيگەنلىكىنى بىلدۈردى. ئۇ يەنە ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر ئەدەبىيات سەنئىتى ۋە ئاخبارات نەشرىياتچىلىقىنىڭ كەلگۈسى ئىستىقبالى ھەققىدىكى ئەندىشىلىرىنىمۇ ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتتى.
ئىككى مىڭىنچى يىلدىن باشلاپ يىگىرمە تۆت يىل بولدى ھازىر ئۇيغۇر تىلى ئۇيغۇر ئاساسىي مائارىپىدىن چىق چىقىرىلغاندىن بۇيان ئۇيغۇرلار كۈنسايىن ئۆزىنىڭكى تىل مەدەنىيەت تارىخى ئۆرپ ئادەتلىرى سەنئىتىنى يوقىتىپ كېلىۋاتىدۇ بۇ يوقىتىش ناھايىتى يۇقىرى پەللىگە چىقىۋاتىدۇ ھەمدە كېلەچەكنى كەلگۈسىنى بىر نېمە دېمەك تەس چۈنكى ھەممىمىزگە ئايان خىتاي ھۆكۈمىتى بىر مۇستەبىت خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسىنىڭكى مۇتلەق ھۆكۈمرانلىقىدىكى قەبىھ بىر دىكتاتور دۆلەت دۇنيادا دۇنيا كۈنسايىن بۇ خىتاينىڭكى ئەپتى بەشىرىسىنى تونۇۋاتىدۇ خىتاينىڭكى بۇ خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسىنىڭكى يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسەتلىرى ھەممىسى خىتاي شوۋىنىزمى مىللەتچىلىكى ئاساسىدىكى باشقا بارلىق خىتاي ئاتالمىش خىتاي تۇپراقلىرىدىكى بارلىق باشقا مىللەتلەرنى ئۇيغۇر تىبەت موڭغۇللارنىڭكى مىللىي كىملىك مەدەنىيىتىنى رەت قىلىدۇ بۇلار شۇڭا مۇشۇنداق بىر شارائىتتا ھازىرقى بۇ يوقىتىلىش قايسى دەرىجىگە باردى بۇنى تەسەۋۋۇر قىلماق ناھايىتى تەس شۇڭا بىزنىڭكى دۇنياغا بۇ خىتاينىڭكى بۇ ماھىيتىنى بۇ ئەپتى بەشىرىسىنى ئېنىق ئېيتىشىمىز بىلدۈرۈشىمىز ۋە خىتاينىڭكى مەدەنىيەت يوقىتىش خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسىنىڭ بۇ قەبىھ ئۈچىنچى يىگىرمە تۆت يىل بولدى بۇ يوقىتىش داۋام ئېتىۋاتىدۇ يەنە يىگىرمە تۆت يىل مەسىلەن كەلگۈسىدىكى بىز تەسەۋۋۇر قىلالمايمىز ھازىر دېمەك يېرىم ئەسىرنىڭكى يېرىمى ئۆتۈپ بولدى دېگەن گەپ شۇڭا بۇ كىشىنى ھەقىقەتەن بۇ ھازىر بولۇۋاتقان ۋەتىنىمىزدىكى بۇ مەدەنىيەت يوقىتىش بۇ تراگېدىيىسى كىشىنى ناھايىتى ئويلاندۇرىدۇ ۋە بىزنى ھەر ۋاقىت بىر ھەرىكەت قىلىشقا ئۈندەيدۇ راھىلە كامال خانىم ئاخىرىدا گەرچە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان كەڭ كۆلەملىك مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنىڭ نەتىجىسىدە ئۇيغۇر ئەدەبىيات سەنئىتى نۆۋەتتە قاراڭغۇلۇق ئىچىدە تۇرۇۋاتقان بولسىمۇ ئەمما نەچچە مىڭ يىللاردىن بۇيان ھاياتىي كۈچىنى ئەسلا يوقاتمىغان ئۇيغۇر ئەدەبىيات سەنئىتىنىڭ ھامان بىر كۈنى قايتا گۈللىنىشكە ئېرىشىدىغانلىقىنى ئۇيغۇر مىللىي روھى مىللىي تەپەككۇرنىڭ ئۇچقۇنلىرى ئۆچمەيدىكەن ئۇيغۇرلارنىڭ بەدىئىي ئىجادىيەت مېۋىلىرىنىڭ ھامان بىخ سۈرۈپ چىقىدىغانلىقىغا بولغان ئىشەنچىنى تەكىتلەپ ئۆتتى.
يەنە ۋەتىنىمىز ئەدەبىيات سەنئەتنىڭكى مەنبەسى، ئەسلى مەنبەسى شۇ. بىزنىڭ ئەدەبىيات سەنئىتىمىز يەنە شۇ ۋەتىنىمىزنى، شۇ زېمىنىمىزنى ئۇزۇن يىللار، ئۇزۇن تارىخلاردىن يېتىلدۈرگەن شۇ ئانا يىلتىزىنى مەنبە قىلىدۇ. يەنە بۇ ئۆتكەللەردىنمۇ ئۆتۈپ يەنە بىزنىڭ ئۇيغۇر ئەدەبىيات. ئەدەبىيات سەنئىتىمىز ئۆزىنىڭكى تېگىشلىك رولىنى جارى قىلدۇرالايدىغان ئۆزىنى جۇلالاندۇرالايدىغان يەنە بىر مەنزىللىرىمۇ كېلىدۇ دەپ قارايمەن چۈنكى ئۇيغۇر ئەدەبىيات سەنئەتلىرىمىزمۇ خۇددى ئۇيغۇرلارنىڭ قىسمىتىدەك تارىختىن ھازىرغىچە ناھايىتى ئېغىر بەدەللەرنى تۆلىگەن سەرخىللىرىمىز ئېغىر بەدەللەرنى تۆلىگەن نۇرغۇن ئېچىنىشلىق تراگېدىيىلەرنى باشلىرىدىن ئۆتكۈزگەن گەرچە مۇشۇنداق ھازىر يۈز بېرىۋاتقاندەك ئەھۋاللار تارىخلاردىن يۈز بەرگەن بولسىمۇ يەنە شۇ ۋاقىتلاردىن ئۆتۈپ يەنە خەلقىمىز ئالدىدىكى ئۆزىنىڭكى رولىنى جارى قىلدۇرۇپ بۈگۈنگىچە يېتىپ كەلگەن، شۇڭلاشقا گەرچە ھازىر مۇشۇنداق بولۇۋاتقان بولسىمۇ، ئەھۋاللار مۇشۇنداق بىزنى ئازابلاۋاتقان، قايغۇغا سېلىۋاتقان بولسىمۇ، لېكىن يەنىلا ھوشيار، خەلقىمىزنى يەنە ھوشيار دەپ قارايمەن، يەنە ناھايىتى ۋىجدانلىق، يەنە ئۆزىنىڭ كىملىكىنى يەنە قەلبىگە. پۈككەن نۇرغۇن يەنە قەلەمكەشلىرىمىز، گەرچە ئۇلار مەتبۇئاتلاردا كۆرۈنمىگەن بولسىمۇ، سەنئەت كېچىلىكلىرىدە كۆرۈلمىگەن بولسىمۇ، ئەمما ئۇلار شۇنى يەنە قەلبىدە تېڭىپ ياشاۋاتقان يەنە نۇرغۇن بىزنىڭ قەلەمكەشلىرىمىز، سەنئەتچىلىرىمىز بار دەپ قارايمەن. مەلۇمكى، ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلىنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدىن باشلاپ، خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر مىللىي ئىدېئولوگىيەسى ۋە پىكىر ئېقىمىنىڭ ئاۋانگارتلىرىدىن بولغان ئەدەبىيات-سەنئەت ساھەسىدىكى سەرخىللارنى، بولۇپمۇ ئۇيغۇر يازغۇچى-شائىرلىرىنى كەڭ كۆلەمدە تۇتقۇن قىلىپ، ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنى پۈتۈنلەي ۋەيران قىلىش گىردابىغا يۈزلەندۈرگەن ئىدى.

ياپونىيەدە ئۇيغۇر مەسىلىسىگە بولغان قىزىقىشنىڭ سۇسلىشىۋاتقانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلۈۋاتقان بىر پەيتتە، ياپونىيەنىڭ ئىككى شەھىرىدە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك تۆت پائالىيەت ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ، مۇئەييەن نەتىجە قازىنىلغان. پائالىيەتنى ياپونىيەدىكى ئۇيغۇر جەمئىيىتى تەشكىللىگەن بولۇپ، فېۋرال كىرىشى بىلەن باشلانغان بۇ پائالىيەتلەر ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ياپونىيەدە قىزىق تېما سۈپىتىدە تۇتۇپ تۇرۇش ئۈچۈن پىلانلانغان شۇ خىلدىكى مەخسۇس پروگراممىلارنىڭ بىر قىسمى ئىكەن. جەمئىيەت مەسئۇللىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بىرىنچى فېۋرالدىن يەتتىنچى فېۋرالغىچە ياپونىيە سايتاما ئۆلكىسىنىڭ كونوسو شەھىرىدە ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيىتى ۋە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ھازىرقى ۋەزىيىتى تونۇشتۇرۇلغان ئۈچ پائالىيەت ئۆتكۈزۈلگەن.

ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭ ياپونىيەدە قىزىق تېما بولۇش ئالاھىدىلىكى سۇسلىشىشقا باشلىغان. ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ ئىدارە ھەيئەت ئەزاسى ساۋۇت مەمەتنىڭ رادىيومىزغا ئېيتىشىچە، ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ياپونىيە ئاخباراتى ۋە ياپونىيە ئاممىسىنىڭ دىققەت مەركىزىدە تۇتۇپ تۇرۇش ئارقىلىق ياپونىيە سىياسىتىگە تەسىر كۆرسىتىشتە بۇ خىل پائالىيەتلەرنىڭ رولى زور ئىكەن. ساۋۇت مەمەت ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ياپونىيە پارلامېنتىنىڭ تېخىچە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلمىغانلىقىنى، بۇ خىل پائالىيەت ئارقىلىق جامائەت پىكرى توپلاپ، ياپونىيە سىياسىتىگە تەسىر كۆرسىتىشكە تىرىشىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.
ھەممەيلەن بىلگەندەك، ياپونىيەدە ئەمدى بىزنىڭكى مىللىي دەۋالىرىمىز بىر ئاز ئىلگىرىلەش بولغان بولسىمۇ، ياپونىيە تېخى ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقنى ئېتىراپ قىلغىنى يوق، خىتاينىڭكى ئەمەلدارلىرىغا، خىتاينىڭ شىركەتلىرىگە تېخى جازا يۈرگۈزگەنلىكى يوق. شۇڭا بىز مۇشۇ بىر يۈرۈش پائالىيەتلىرىمىزدە ھەر زامان خىتاينىڭكى شەرقىي تۈركىستاندا مىللىي قىرغىنچىلىق ئەپ بېرىۋاتقانلىقىنى، ياپونمۇ مۇشۇ مىللىي قىرغىنچىلىقنى توسۇپ قېلىش ئۈچۈن كۈچ چىقارمىسا بولمايدىغانلىقىنى، ياپونىيەدىمۇ قانۇن چىقىرىشنىڭكى زۆرۈرلۈكىنى، خىتاينىڭ ئەمەلدارلىرىنى جازا يۈرگۈزۈشنىڭكى مۇھىملىقىنى ھەر قېتىم تەكىتلەپ كېلىۋاتىمىز. بىز ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ مۇشۇ ئورۇنلاشتۇرغان مۇشۇ نۇرغۇن پائالىيەتلىرىمىزنىڭكى ئوبيېكتىسى ئاساسىي جەھەتتىن مۇشۇ ياپونلۇقلارنى ئوبيېكت قىلىمىز. ياپونلۇقلارغا ئۇيغۇر داۋاسىنى چۈشەندۈرىمىز. ياپونىيە بىر دېموكرات دۆلەت بولغاندىن كېيىن خەلق ئارىسىدا ئۇيغۇر داۋاسىغا بولغان چۈشەنچە تېخىمۇ چوڭقۇرراق بولغاندىن كېيىن، بۇ سىياسىيونلارغا بۇ مەسىلىنىمۇ سۆزلىمەك ئاسان بولىدۇ. شۇڭا بىز ئەمدى بىر قېتىم پائالىيەت، بىر قېتىمكى نامايىش بىلەن ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ياپون خەلقىگە ناھايىتى ياخشى ئاڭلىتىپ كەتكىلى بولىدۇ دەپ ئويلىمايمىز. شۇڭا مۇشۇ توختىماي ھەر قانداق شەھەرلەردە كەڭ كۆلەمدە مۇشۇنداق پائالىيەتلىرىمىزنى ئەپ بېرىش ئارقىلىق ئۇيغۇر دەۋاسىنى تېخىمۇ چۈشەندۈرۈپ، ياپوننىڭكى سىياسىي كۈنتەرتىپىگە چىقىشنى تىرىشىۋاتىمىز.

ئۇچۇر يەتكۈزۈلگەنلىكىنى ئېيتتى. ئۇ مۇنداق دېدى. بۇ پائالىيەتلىرىمىزنىڭ بۇرۇنقى پائالىيەتلەرگە ئوخشىمايدىغان ئالاھىدىلىكى دېيىلسە، ھەر ئىككى شەھەردە مەدەنىيەت مەركەزلىرىدە ئۆتكۈزۈلدى بۇ پائالىيەتلەر. شۇڭا بۇ مەدەنىيەت مەركەزلىرىگە ئىش بېجىرگىلى كەلگەن، ئارام ئالغىلى كەلگەن پۇقرالار تەبىئىي ھالدا كۆزى بۇنىڭغا چۈشتى. بۇنى كۆدى. بۇ يەرگە بىز شەرقىي تۈركىستاننىڭكى تارىخ، مەدەنىيەتلىرىدىن تارتىپ تاكى بۈگۈنكى ئۇيغۇر ئىرقى قىرغىنچىلىغىنىڭكى ئەمەلىي ئەھۋاللىرىغا قەدەر بوغان كەڭ دائىرىلىك ماتېرىياللارنى كۆرگەزمە قىلدۇق. ئاندىن مۇشۇ لاگېر شاھىتلىرى ۋە ياپونىيەدىكى ئۇيغۇرلارنىڭكى گۇۋاھلىقلىرىغا ئاساسەن يېزىپ چىقىلغان ناھايىتى ياپونىيەدە چوڭ غۇلغۇلا قوزغىغان كارتون كىتابلارنى، تەشۋىقات ۋاراقلىرىنى تارقاتتۇق.
ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى توغرىسىدىكى يەنە بىر رەسىم كۆرگەزمىسى ياپونىيەنىڭ سايتاما ئۆلكىسى كاماتو شەھىرىدە بىرىنجى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى باشلانغان بولۇپ، جەمئىي ئوتتۇز بەش كۈن داۋاملىشىدىكەن. بۇ پائالىيەتكە باشتىن ئاخىر قاتناشقان ياپونىيەدىكى ئۇيغۇر زىيالىيسى خەيرىنىسا ياسىن خانىم كۆرگەزمىنىڭ ياخشى ئۆتكەنلىكىنى، لېكىن نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىدىن يەنىلا بىخەۋەر ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ قاتتىق ئەپسۇسلانغانلىقىنى بايان قىلدى. ياپونىيەدە ئۇزۇن يىلدىن بېرى ئۇيغۇر داۋاسى ئاڭلىتىلىپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ، ھە بۇ قېتىملىق مۇشۇ پائالىيەت ئارقىلىق مېنىڭ بىر ھېس قىلغان تەرىپىم، ياپونلۇقلا بىز ئۇيغۇرلار دېگەن مۇشۇ مىللەتنى تېخى بۇلار بىز ئويلىغان قەدەر ئانچە تونۇپ كەتمەيدىكەن. بۇلار كۆرگەزمىنى كۆرگىلى كېلىدۇ. توكيودىن كەلدى، سايتامادىن كەلدى، يىراق قوشنا شەھەرلەردىن كەلدى. فېيسبوكتىكى مۇشۇ ئۇچۇرلارنى كۆرۈپ، مۇشتاق قىلىۋاتقانلىقنى كۆرۈپ، كۆرگىلى كەلدۇق دەپ. ئوقۇغۇچىلار كەلدى، كېلىپ ئۇلاردىن ئالدى بىلەن سىلەر ئۇيغۇر دېگەن مىللەتنى تونامسىلەر دەپ سورىسام، يۈزدە توقسان پروسېنت ئادەم بەرگەن جاۋابى ئوخشاشلا بىز ئۇيغۇر دېگەن دۇنيانىڭ قەيىرىدە ياشايدىغان مىللەت، بۇنى بىلمەيدىكەنمىز دېگەندە مەن شۇنداق بىر خىل ئىشەنگۈم كەلمەي قالدى بۇ گەپكە. مەلۇم بولۇشىچە، ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئاۋام خەلققە تونۇتۇش مەقسىتى بىلەن بۇ خىل پائالىيەتلەرنى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئىككىنجى ئايدا باشلىغان بولۇپ، بۇ ئۈچ يىل ئىچىدە تەخمىنەن بېكەتلەردە تەشۋىقات ۋارىقى تارقىتىش، يۈز يىگىرمە قېتىمدىن ئارتۇق نۇتۇق سۆزلەش پائالىيىتى، يىگىرمە مەيداندىن ئارتۇق گۇۋاھلىق بېرىش پائالىيىتى ۋە يىگىرمە مەيداندىن كۆپ رەسىم كۆرگەزمىسى ئۆتكۈزگەن. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.